بۇ خەلقئارالىق ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى تۈگەپلام بۈگۈن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭكى بەشىنچى نۆۋەتلىك ئومۇمىي يىغىنى ئېچىلدى بۈگۈن ئېچىلىشى بولدى ئەتە يەنە داۋام قىلماقچى سىز ئەمدى شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىدە ئاكتىپ خىزمەت قىلىۋاتقان بىر ئۇستاز بۇ بىرلىكنىڭ قۇرۇلغاندىن تارتىپ بۈگۈنكى كۈنگىچە خىزمىتىنى بىر خۇلاسىلەپ قارىغان ۋاقتىڭىزدا قانداق بىر خۇلاسىگە كەلدىڭىز، قانداق قارايسىز؟
بىز بۇ ئۈچ يىللىق باسقۇچنى باسقان بۇ بىر قىسقىغىنە بىر تارىخى بار بىر تەشكىلات. ئەمما. نېمىسى، ئورنى، مەسئۇلىيىتى، جاۋابكارلىقى تەرىپىدىن قارىغاندا بۇ ھەممە تەشكىلاتتىن ئەڭ ۋەزنى ئېغىر بولغان بىر تەشكىلات. يەنى ئۆلىمالار بىرلىكى دېگەننىڭ مەنىسى سۆز جەھەتتە ئاددىي تۇيۇلغان بىلەن بۇ شەرقىي تۈركىستانلىق ئوتتۇز بەش مىليون خەلققە ۋەكىللىك قىلىدىغان، بۇلارنىڭ دىنىي مەسىلىسى ئۈستىدە بۇلار ئۇلارغا ئىگە چىقىدىغان، ھەل تېپىپ بېرىدىغان نۇرغۇن مەسىلىلىرىمىز بار بىزنىڭكى ھەمدە ئىبادەت قىسمىدىن باشلاپ مەسىلەن دىنىمىزنىڭ ئومۇمىي پرىنسىپلىرى، ئەقىدە پىرىنسىپلىرى، ئەخلاق پىرىنسىپلىرى، مۇناسىۋەت پىرىنسىپلىرى، ھەتتاكى سىياسەت نېمىسىدىمۇ بىزنىڭ دىنىمىز ئەڭ ئىلغار رول ئوينايدۇ. بۇنىڭ تەلىماتلىرى ناھايىتى ئېنىق. ئۇنداق بولغانكەن، ئەلۋەتتە بۇ ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭكى مەقسەتلىرى، قىلىۋاتقان خىزمەتلىرى ئىنتايىن زور. ئەلۋەتتە بۇ گەرچە ئۈچ يىل بولغان بولسىمۇ، ئەمدى بۇنىڭكى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان خىزمەتلەرگە كۆرە، مۇشۇ. ئىمكانىيىتىمىزنىڭكى يېتەرسىزلىكىنى كۆزدە تۇتقان ئاساستا قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى ئىخلاسى بىلەن تىرىشچانلىقى بىلەن ئۆلىمالار بىرلىكى ھەقىقەتەن جىق باسقۇچلارنى بېشىدىن ئۆتكەزدى ۋە ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. نۇرغۇن مەسىلىلەر ئۈستىدە باش قاتۇرۇپ، پۈتۈن بىرىنچى قىلىپ مەسىلەن خەلقىمىزگە بىۋاسىتە سىرتتا ياشاۋاتقان خەلقىمىزگە دىنىي جەھەتتە يېتەرلىك بىر يېتەكچىلىك قىلىش رولىنى ئوينىغان بولسا، تەشكىلاتلار ئارامۇ ئۇلارنىڭكى يول پىرىنسىپىنىڭ ئۆزئارا بىر- بىرى بىلەن ھەمكارلىشىش مەسىلىسىدە بۇلارنى يېقىنلاشتۇرۇش، بۇلارغا نەسىھەت قىلىش ۋە ئۇلارغا ئىمكان بار بىز بىر مۇسۇلمان مىللەتكە ۋەكىللىك قىلىدىغان تەشكىلاتلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىز بۇ ئورنىمىزنى، بۇ مەسئۇلىيىتىمىزنى ئۇنتۇماسلىققا چاقىرىق قىلىشتىن ئىبارەت ۋە ئورتاقلىقنى، ھەمكارلىشىشنى تەشەببۇس قىلىشقا بىز شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى ئالاھىدە رول ئويناپ كەلدى ھەمدە.

بۇنى مەن ئۆزۈم خەلقىمغا تاپشۇرىمەن، ئەڭ ياخشى باھا بەرگۈچىلەر شۇلار. گەرچە بىز شۇنىڭ ئەزاسى بولغاندىكىن ئەلۋەتتە بىز ئۇنى ياقلاپ سۆزلەش بىزنىڭ ھەممە ئادەمنىڭ قارىشىدا بىر تەرەپلىمە دەۋاتىدۇ دەپ قارىشى مۇمكىن. شۇڭا خەلقىمىز كۆرگەن بولۇشى كېرەك، كۆرۈشى كېرەك ۋە بۇندىن كېيىنمۇ بۇنى تەقىپ قىلىشى ھەر بىر شەرقىي تۈركىستانلىقنىڭكى بىردىنبىر مەسئۇلىيىتى ۋە ئۇلارنىڭ ھەققى.